بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىدى.
ئامېرىكا دۆلەتلىك ئاممىۋى رادىيوسى سەككىزىنچى ماي كۈنى ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خادسون ئىنستىتۇتىنىڭ پەخرىي تەتقىقاتچىسى نۇرى تۈركەل بىلەن ئۇنىڭ يېقىندا نەشر قىلىنغان قېچىش يوق

ئۇ لاگېردىكى ھادىسىلەرنىڭ كىشىنى چۆچۈتۈپ، ۋىجداننى ئازابلايدىغانلىقى، لاگېرلاردىكى قىيىن-قىستاق، ئۆلۈم-يىتىملار كىشىلەرگە مەلۇم بولغان بولسىمۇ، بىراق ئاياللار ئۇچرىغان جىنسىي زوراۋانلىق، تۇغماس قىلىنىش، ھەتتا ئوتتۇرا ياشلىق ئاياللارنىڭمۇ تۇغماس قىلىنىشى تاشقى دۇنياغا تولۇق خەۋەر قىلىنمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇنىڭغا ئەڭ قاتتىق تەسىر قىلغىنى بەزىلەرنىڭ لاگېردىن چىققاندىن كېيىنمۇ ئۆيىگە ئادەم ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، قوشماق تۇغقان پىروگراممىسىغا قاتناشتۇرۇلۇشى بولغان. ئۇ يەنە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئىسلام ۋە خىرىستىيان دىنلىرىنى ھاكىمىيەتكە تەھدىت دەپ قارايدىغانلىقى ئىسلام دىنىدا رەسىمگە قاراپ ئىبادەت قىلىش قاتتىق چەكلەنسىمۇ بىراق خىتاينىڭ مەسچىت ئىبادەتخانىلىرىغا شى جىنپىڭنىڭ سۈرىتىنى ئېسىپ مۇسۇلمانلارنىڭ ئۇنىڭغا قاراپ ئىبادەت قىلىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى روزى رامزاندا ئۇيغۇر ئەر ئاياللىرىنىڭ پىۋە ئىچىش مۇسابىقىلىرىغا ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقىدەك بىر قاتار يۇقىرى بېسىملىق زۇلۇملارنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغان ئۇ يەنە خىتاينىڭ ئەڭ ئىلغار نازارەت تېخنىكىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ ئۇنى ئۇيغۇرلارغا سىناق قىلغانلىقى ھەم ئۇلارغا تەتبىقلىغانلىقىنى، شى جىنپىڭ ۋە پۇتىن رەھبەرلىك قىلىۋاتقان دىكتاتورلۇق ۋە مۇستەبىتلىكنىڭ دۇنيادىكى دېموكراتىك قىممەت قارىشى ھەم ئەركىنلىكنى بېسىۋاتقانلىقى بولۇپمۇ خىتاينىڭ دۇنياغا تېخنولوگىيىلىك تەقىب ۋاسىتىلىرىنى تارقىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى سەككىزىنچى ماي كۈنى دوكلات ئېلان قىلىپ، ئامېرىكا دېموكراتىيەنى ئالغا سۈرۈش فوندى، ئېن ئې دىنى، ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىغا پۇل بېرىپ شىنجاڭ مۇستەقىللىقىغا قۇتراتقۇلۇق قىلىش، خىتاينىڭ سىياسىي، ئىجتىمائىي مۇقىملىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش بىلەن ئەيىبلەپ ھۇجۇم قىلغان. بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئۈچىنچى يىلى قۇرۇلغان، ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق، دېموكراتىيە ھەقلىرىنى قوللاپ كېلىۋاتقان بۇ تەشكىلاتقا تۇنجى قېتىم ھۇجۇم قىلىشى بولمىسىمۇ، ئەمما تۇنجى قېتىم مەخسۇس دوكلات ئېلان قىلىپ ھۇجۇم قىلىشىدۇر. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئېلان قىلغان دېموكراتىيەنى ئالغا سۈرۈش فوندى پاكىتلار جەدۋىلى ناملىق دوكلاتىدا بۇ تەشكىلاتنى دۇنيادىكى بۆلگۈنچىلىك ئىسيانلىرى، رەڭلىك ئىنقىلاب ۋە سىياسىي كىرىزىسلارنىڭ باش پىلانلىغۇچىسى، شۇنداقلا سېربىيە، گىرۇزىيە، ئۇكرائىنا ھەم ئوتتۇرا شەرق ئەللىرىدىكى ئەرەب باھارىنىڭ ئارقىسىدىكى قۇتراتقۇچى دەپ ئەيىبلىگەن. مەزكۇر دوكلاتتا NED نىڭ ھەر يىلى خىتايغا قارشى پروگراممىلارغا زور مىقداردا مەبلەغ سېلىپ، شىنجاڭ مۇستەقىللىقى، خوڭكوڭ مۇستەقىللىقى ۋە تىبەت مۇستەقىللىقىغا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ كەلگەنلىكى، ئۇنىڭ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنى پۇل بىلەن تەمىنلىگەنلىكى، ئۇلارنىڭ شىنجاڭدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق، بىر مىليون ئادەم تەربىيەلەش مەركەزلىرىگە قامالغان دېگەندەك ئۆسەك سۆزلەرنى تارقىتىپ كەلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ بۇ دوكلاتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىنغانلىقىغا يېتەرلىك دەلىللەر بار دەپ قارالسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ بۇ دەلىللەرنى رەت قىلىپ، BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا چەكلىمىسىز تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىنى قوبۇل قىلمىغان. ئۇنىڭ بەشىنچى ئاي ئىچىدە ئېلىپ بارىدىغان زىيارىتىنى پەقەتلا دوستانە زىيارەت دائىرىسىدە چەكلىگەن بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان. خىتاينىڭ يەر شارى ۋاقتى گېزىتىمۇ سەككىزىنچى ماي ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى خەۋەردە، NED نى ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلغىچە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى سەككىز مىليون يەتتە يۈز ئاتمىش مىڭ دوللار ياردەم پۇلى بىلەن تەمىنلىگەن دەپ ئەيىبلىگەن.
ياۋروپا پارلامېنتى ئۆتكەن ھەپتە جىددىي قارار ماقۇللاپ خىتاينىڭ ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى كۆچۈرۈش ۋە يۆتكەپ سېتىش سودىسىنى تەنقىد قىلغان شۇنداقلا ئۇنىڭ پارس قولتۇقىدىكى مۇسۇلمان ئەرەب دۆلەتلىرى بىلەن بولغان ئۇيغۇر ھالال ئىچكى ئەزا سودىسىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن مەزكۇر قارارنامىدا ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ئۇنىڭغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ پارس قولتۇقىدىكى مۇسۇلمان دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىدىن ئالغان ھالال ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى سېتىش ئۈچۈن بۇ دۆلەتلەرگە ئېلان بېرىش مەسىلىسىنى سۆزلىشىشنى تەلەپ قىلغان قارارنامىدە ئۇزۇن يىللاردىن بېرى فالۇنگۇڭچىلار بۇ قورقۇنچلۇق قىلمىشنىڭ قۇربانى بولۇپ كەلگەنلىكى ھازىر باشقا مىللەتلەر ۋە دىنىي گۇرۇپپىلارنىڭ بۇ قىسمەتكە دۇچار بولۇۋاتقانلىقى ئەسكەرتىلىپ خىتاينىڭ بۇ قىلمىشىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن قارارنامىدە يەنە ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ئۇنىڭغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ھەر قېتىملىق كىشىلىك ھوقۇق دىئالوگلىرىدا ئىچكى ئەزا كۆچۈرۈش مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇش تەلەپ قىلىنغان ئۇنىڭدا يەنە زۆرۈر تەدبىرلەرنى قوللىنىپ ئىچكى ئەزا كۆچۈرۈش سالاھىيىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى باچېلېتنىڭ خىتاي زىيارىتىنى قارشى ئېلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇنىڭ بۇ زىيارەت جەريانىدا خىتايدىكى ئىچكى ئەزا كۆچۈرۈشىنى تەكشۈرۈش تەلەپ قىلىنغان. قارارنامىدا تەلەپ قىلىشىچە ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ئۇنىڭغا ئەزا دۆلەتلەر ئۈچىنچى دۆلەت بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە، بولۇپمۇ پارس قولتۇقىدىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە خىتاي ئىچكى ئەزا كۆچۈرۈش مەركەزلىرىنىڭ خىتايدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەردىن ئالغان ھالال ئىچكى ئەزالىرىغا ئائىت سودا ئېلانلىرىنى سۆزلىشىشى كېرەككەن. قارارنامىدە يەنە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ۋە BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ تولۇق ھوقۇقلۇق ئالاھىدە تەكشۈرگۈچىلىرىنىڭ شىنجاڭنى ئوچۇق، توسالغۇسىز ۋە ئەھمىيەتلىك زىيارەت قىلىشىغا ئېچىپ بېرىش،

بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى چوڭ ھوقۇقلۇق مەزكۇر ئەمەلدارىنىڭ يېقىنقى بىر ئايدىن بېرى ئىككىنچى قېتىم ئۇيغۇر ئېلىنىڭ چېگرا بويىدىكى شەھەر ناھىيەلەرنى زىيارەت قىلىپ چېگرانى قوغداشنى كۈچەيتىشنى تەكىتلىشىدۇر. بۇنىڭ ئالدىدا ئۇ خوتەننى زىيارەت قىلىپ چېگرا مۇداپىئەسىنى،

بەزى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇنىڭ ئارقا-ئارقىدىن خوتەن ۋە قىزىلسۇنى كۆزدىن كەچۈرۈپ، چېگرانى قوغداشنى تەكىتلىشى، خىتاينىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشى قوزغالغان بىر پەيتتە ھىندىستان چېگراسى ۋە ۋاخان كارىدورىنىڭ بىخەتەرلىكىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن. ما شىڭرۇي ئاتۇش، ئۇلۇغچات قاتارلىق جايلاردا قىلغان سۆزىدە شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭغا ئالاقىدار بىر قاتار مۇھىم سۆز ۋە يوليورۇقلىرىنى، مەركەزنىڭ ئۈچىنچى قېتىملىق شىنجاڭ خىزمەت يىغىنىنىڭ روھىنى، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى تولۇق ۋە توغرا يولغا قويۇپ، پۈتۈن كۈچ بىلەن دۆلەت بىخەتەرلىكى، ئىجتىمائىي مۇقىملىق، ۋە خەلقنىڭ ئامانلىقىنى قوغداشنى كۈچەيتىش، چېگرانى كۈچەيتىش، چېگرا مۇداپىئەسىنى مۇستەھكەملەش ۋە چېگرانى گۈللەندۈرۈپ، خەلقنى بېيىتىش پارتىيە يىگىرمىنچى قۇرۇلتىيىنىڭ غەلىبىلىك ئېچىلىشى ئۈچۈن بىخەتەر ۋە مۇقىم سىياسىي-ئىجتىمائىي مۇھىتنى بەرپا قىلىش كېرەك، دېگەن. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، ما شىڭرۇي بۇ سەپىرىدە ئاتۇش شەھىرىدىكى تەكشۈرۈش پونكىتلىرىنى، سۇنتاغ يېزىسىدىكى ساقچىخانا، ئۇلۇغچاتنىڭ جىغان يېزىسىدىكى قىرغىزىستان بىلەن بولغان چېگرانى تەكشۈرگەن.
ئامېرىكىنىڭ ۋاشىنگتون پوچتا گېزىتى ئالتىنچى ماي تەھرىرات ماقالىسى ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى ئۆكتىچى، ژۇرنالىست، پائالىيەتچى، تىجارەتچىلەر، شۇنىڭدەك ئۇيغۇر، تىبەت قاتارلىق مىللەتلەرگە سوزۇلغان ئۇزۇن قولىنى توختىتىشنىڭ تولىمۇ مۇھىملىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاينىڭ ئامېرىكىغا سوزۇلغان دىكتاتورلۇق ئۇزۇن قولى ناملىق تەھرىرات ماقالىسىدە ئېيتىلىشىچە، قانۇن بىلەن باشقۇرۇلىدىغان ھېچقانداق بىر دۆلەت خىتاينىڭ بۇنداق ئىغۋاگەرچىلىكىگە، بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئامېرىكىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتقان گۇماشتىلىرىغا يول قويماسلىقى كېرەككەن. ماقالىدا خىتاينىڭ دۆلەت ئىچىدە سۆز ئەركىنلىكىنى بوغۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ ئاگېنتلىرىنى غەرب دۆلەتلىرىگە ئەۋەتىپ، سۆزلەشكە جۈرئەت قىلغانلارنى پاراكەندە قىلىش، قورقۇتۇش، نازارەت قىلىش، قاچۇرۇشتەك قىلمىشلار بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلگەنلىكى، بۇنىڭ گۆرۈگە تۇتۇپ خىتايغا قايتۇرۇپ كېتىش خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتى ئىنتېرپولنى سۇيىئىستېمال قىلىش ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا بېسىم ئىشلىتىش قاتارلىق ۋاسىتىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن ماقالىدە ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ ئىنتېرپولغا سۇنغان قىزىل تاشلىق تۇتۇش بۇيرۇقى جىددىي ئارتقان بولۇپ بۇ سىياسىي ئۆكتىچىلەرنى تىجارەتچىلەرنى نىشان قىلىپلا قالماي خىتاينىڭ باستۇرۇشىدىن قاچقان ئۇيغۇر ۋە تىبەتلەرنىمۇ نىشان قىلغانىكەن ماقالىدا خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتى ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقىنىڭ بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا بەش كىشىنى جاۋابكارلىققا تارتىپ ئۇلارنى خىتاي مەخپىي ساقچىسىغا ۋاكالىتەن ئامېرىكا ئاھالىسىنى نازارەت قىلىش پاراكەندىچىلىك ۋە جاسۇسلۇق قىلىش بىلەن ئەيىبلىگەندىن كېيىن تېخىمۇ دىققەت قوزغىغانلىقى تەكىتلەنگەن

ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ توققۇزىنچى ماي دۈشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. نۆۋەتتە مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا

مۇخبىرىمىزنىڭ تېلېفون زىيارەتلىرى ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، BDT تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى ئۇيغۇر دىيارىغا يېتىپ بېرىشنىڭ ئالدىدا تۈزۈلگەن يېڭى بىخەتەرلىك تەدبىرى ئارىسىدا تەربىيەلەش، يەنى لاگېرلار ھەققىدە ھېچقانداق ئېغىز ئاچماسلىق ۋە تېلېفونلىرىنى چەت ئەلدىن تېلېفون ئۇرالمايدىغان قىلىپ تەڭشەپ قويۇش تۈزۈمى يولغا قويۇلغان.

ئۇقتۇرۇش سىياسىي ئۆگىنىش يىغىنلىرى ۋە ھۆججەت ماتېرىياللار ئارقىلىق يەتكۈزۈلگەن ئۇقتۇرۇشتىكى مەزمۇنلارنىڭ بىرىدە تەربىيىلەش يەنى لاگېرلار ھەققىدە ئېغىز ئاچماسلىق تەلەپ قىلىنغان.
ھە مەسىلەن بىر قالايمىقان گەپ سۆز قىلماڭلار دېگەن چاغدا بىرەر نەرسىنى ئالاھىدە تەكىتلىمىدىمۇ ھە مەسىلەن. ھە ياق ئۇ دېدى شۇ تەربىيەلەشتىكى نېمىنىڭ ئۇ گەپ سۆزدە ياكى مۇشۇ ھازىرقى نېمە توغرىلىق نى قىلماي ئۆزەڭنىڭ مۇشۇ ھازىرقى ياخشى بولغان.

مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قېتىمقىسى پەقەت بې دې تې تەكشۈرۈش بىلەنلا ئالاقىدار بولۇپ، دائىرىلەر بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت خانىمنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلىشى داۋامىدا ھەقىقىي ئەھۋالنىڭ بىلىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ھەرىكەت قىلغان مەزكۇر خادىم ئۆزىنىڭ بىر ساقچى خادىم بولۇشىدىن تاشقىرى پارتىيە ئەزاسى ئىكەنلىكىنىمۇ تىلغا ئېلىپ، دادام ماڭا ئاشۇ ئوتتۇز بەش يىللىق پارتىيە ئەزاسىتى، ئاناممۇ پارتىيە ئەزاسىتى، شۇڭا بىزمۇ پارتىيىنىڭ بالىلىرى. مۇنداق بىر ئۇقتۇرۇشنى تارقىتىش، ئەمەل قىلىش ۋە ئىجرا قىلىشتا ئۆزىنىڭ باشلامچىلىق رول ئويناۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. شۇ سىزنىڭ تەۋەلىكىڭىزدىكى، شۇ مەسئۇل تەۋەلىكىڭىزدىكى ئادەمنىڭ سانى قانچىلىك؟ بىزمۇ شۇ نېمىدە

كۆزىمىزگە چېلىقتى. بۇ ھەقتە دۇيىن يەنى تىك توكتا تارقىتىلغان بىر ئۇچۇردا تېلېفوننى بۇ خىل شەكىلدە تەڭشەشنىڭ ئۇسۇلى يەنى قەدەم باسقۇچلىرى مەخسۇس بىر ئىسخېما سىزىپ كۆرسىتىلگەن.
مانا مەن ھازىر چۈشەندىم بۇ مۇشۇكى بۇنداق ئۇچۇرلار بەك جىق ھازىر چەت ئەلدىن تېلېفون كەلمەيدىغان قىلىپ تېلېفونىڭىزنى تەڭشىۋېلىڭ دەپ. لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇت، دائىرىلەرنىڭ بۇ ئارقىلىق BDTنىڭ تەكشۈرۈشى مەزگىلىدە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بىلەن ئۇيغۇر ئېلىدىكى خەلق ئارىسىدا

كېلىشتىن بۇرۇن يا بىرەرسىگە مۇشۇنداق بىزنىڭ ئادەم مۇشۇ يەردە ئادەم بارىدىغانلىقىنى بىلىندۈرۈپ ئاشۇلارغا ئۇقتۇرۇپ ئاشۇلار بارسا مۇنداق مۇنداق قىلىڭلار دەپ مۇنداق بىر گەپ ئۆگىتىپ قىلىپ قالمىسۇن خەلق بىلەن بىرلىشىپ قالمىسۇن دېگەننى قىلىپ ھازىر بۇ ئىش تېخىمۇ ئەۋجىلەۋاتىدۇ.
يەنە بىر تەرەپتىن چەت ئەلدىكى مۇخبىرلارنىڭ BDT تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ نازۇك ۋەزىيەتتە ئۇيغۇر ئېلىگە تېلېفون قىلىپ مۇھىم ئۇچۇرلارنى ئاشكارىلاپ قويۇش ۋە بۇ سەۋەبلىك بىر ئاخبارات داغدۇغىسى پەيدا قىلىپ قويۇشنىڭ ئالدىنى ئالماقچى بولغان. بۇ بىر چوڭ بىر تەشۋىقات ھازىر. ئالدىنقى ھەپتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان سىياسىي كۆزەتكۈچى ئىلشاد ھەسەن ئەپەندى خىتاي تەرەپ تەكىتلەۋاتقان دۆلەت بىخەتەرلىكىنىڭ ماھىيەتتە خىتاينىڭ بارلىق ئۇيغۇر سىياسىتى يەنى نۆۋەتتە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ھەممە ساھەسىدە ئىپادىسى كۆرۈلىدىغان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن ئىدى.
بۇ يەردە خىتاينىڭ دۆلەت مەخپىيىتى دېگەن ۋاقتىدا يەنە بىر جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقان ۋاقتىدا دۆلەت مەخپىيىتى دېگەن نېمە؟ يەنە ئۇنى ھەممە ئادەم بىلەلەمدۇ؟ ھەممە ئادەم بىلەلىسە، يەكەننىڭ سەرادىكى بىر دېھقان بىلەلىگەن بولسا، ئۇ دەۋلەت مەخپىيىتىمۇ يە دەۋلەتنىڭ سىياسىتىمۇ؟ مانا بىر سوئال سوراش توغرا كېلىدۇ. ئەگەر دەۋلەت مەخپىيىتىنى، مەسىلەن، خىتاينىڭكى ھازىرغىچە پاش بوغان بىر نەچچە ھۆججەتلىرى بار، قاراقاش تىزىملىكى ئۇ-بۇلار، ئۇلارنىڭ ئۈستىگە دەۋلەت مەخپىيىتى دەپ يېزىغىلىق. ئۇنى يەكەندىكى بىر ئۇيغۇرنىڭ دېھقانى ياكى بىر تاغنىڭ ئىچىدىكى قويچى ئۇنى بىلەلمەيدۇ، كۆرەلمەيدۇ. ئەمدى بۇ يەردە ئەگەر خىتاي دېھقانلارغا، ھەر بىر پۇقراغا، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارغا قارىتىپ بۇنداق ئۇنى دۆلەت مەخپىيىتىنى ئاشكارىلىماسلىق توغرىلىق ئاگاھ بېرىش، قورقۇتۇش،

يىللاردىن بۇيان خىتاي ئۇيغۇر ئېلىدە ئون سەككىز ياشقا توشمىغانلارنىڭ ناماز ئوقۇشى، روزا تۇتۇشى، مەسچىتلەرگە كىرىشىنى قانۇنسىز قىلمىش دەپ چەكلەپ كەلگەن ئىدى. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى نويابىردىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ جىنايەت ئۆتكۈزۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش نىزامى، ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى جەنۇبىي شىنجاڭ رايونىدا تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ باسقۇچىدىكى مائارىپنى ئومۇملاشتۇرۇش نىزامى ئارقىلىق ئاتا ئانىلارنىڭ ھەرقانداق شەكىلدە ۋە ئۇسۇلدا پەرزەنتلىرىگە دىنىي تەلىم تەربىيە بېرىشىنى چەكلەپ كەلمەكتە. بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي كىملىكىنىڭ ئۇلارنىڭ خىتايغا ئاسسىمىلياتسىيە بولۇشىنى توسۇپ تۇرغان كۈچلۈك قالقان ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە مەلۇمات بېرىدۇ. خىتاي كومپارتىيىسى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ كىملىكىنى شۇنداقلا مۇسۇلمان تۈركىي مىللەتلەرنىڭ كىملىكىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئۇيغۇر رايونىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى داۋام قىلماقتا. خىتاي بىر تەرەپتىن ئۇلارنى تۈرمە ۋە جازا لاگېرلىرىغا سولاش، كوللېكتىپ جازالاش ئارقىلىق يوقىتىۋاتقان بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇلارنىڭ ئۆرپ ئادەت، دىنىي ئېتىقاد، تىل، مەدەنىيەت ۋە قىممەت قاراشلىرى قاتارلىق ھەر جەھەتلەردىن ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ، ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىگە قوشۇۋېتىش مەقسىتىدە شىددەتلىك سىياسەتلەرنى قوللانماقتا بۇنىڭ ئاساسلىق ئىپادىلىرىنىڭ بىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىدۇر ئىگىلىنىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلنىڭ بېشىدا ئىسلامنى كەلگۈسى بەش يىل ئىچىدە پۈتۈنلەي خىتايچىلاشتۇرۇپ بولۇشنى ئوتتۇرىغا قويغان مەزكۇر لايىھە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۇيغۇر رايونىدا دىنىي ئاشقۇنلۇقنى تۈگىتىش نامىدا ئۈچ مىليوندەك ئۇيغۇر ۋە باشقا يەرلىك مۇسۇلمان خەلقلەرنى يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قاماپ، دۇنيادا قاتتىق نارازىلىققا ئۇچرىغان بىر مەزگىلدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئۇيغۇر رايونىدا ئىككى مىڭىنچى يىللارنىڭ بېشىدىن باشلاپلا ئوقۇغۇچىلار ۋە ئون سەككىز ياشقا توشمىغانلارنىڭ ناماز ئوقۇشى، روزا تۇتۇشى، مەسچىتلەرگە كىرىشى قانۇنسىز قىلمىش دەپ بېكىتىلىپ، يەرلىك بەلگىلىمىلەر ئارقىلىق چەكلىنىپ كېلىنگەن ئىدى. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى نويابىردىن باشلاپ خىتاي شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ جىنايەت ئۆتكۈزۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش نىزامى ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى جەنۇبىي شىنجاڭ رايونىدا تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ باسقۇچىدىكى مائارىپنى ئومۇملاشتۇرۇش نىزامىدىن ئىبارەت ئىككى نىزامنى يولغا قويۇپ ئۆزىنىڭ يۇقىرىقى چەكلىمىلىرىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشكە باشلىغان. بۇ ئىككى نىزامدىكى يېڭى بەلگىلىمىلەردە مەكتەپ يېشىدىكى ئۆسمۈرلەرگە ئاتا-ئانىلارنىڭ ھەر قانداق شەكىلدە ۋە ئۇسۇلدا دىنىي تەربىيە بېرىشىگە بولمايدىغانلىقى، شۇنداقلا ئۆسمۈرلەرنى دىنىي تەربىيەگە قىزىقتۇرغۇچى ئاتا-ئانىلارنىڭ ساقچى ئورگانلىرىغا مەلۇم قىلىنىدىغانلىقى ئاگاھلاندۇرۇلغان ئىدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ جىنايەت ئۆتكۈزۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش نىزامىدا يەنە

ھەرقايسى دۆلەتلەر بالىلارنىڭ پىكىر، ۋىجدان ۋە دىن ئەركىنلىك ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىشى كېرەك. ھەرقايسى دۆلەتلەر ئاتا-ئانىلارنىڭ ھوقۇقى ۋە مەسئۇلىيەتلىرىگە ھۆرمەت قىلىشى كېرەك. زۆرۈر تېپىلغاندا ھەرقايسى دۆلەتلەر بالىنىڭ يېتىلىش ئىقتىدارىغا ماسلاشقان ئاساستا بالىلارنىڭ يۇقىرىقىدەك ھوقۇقلىرىدىن بەھرىمەن بولۇشى ئۈچۈن

خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتى ئاتا-ئانىلارنى بالىلىرىغا دىنىي ئېتىقادىنى ئۆگىتىش ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلىپ، بالىلارنىڭ ياراتقۇچى بىلەن ئىنسان ۋىجدانى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنى ئۆگىنىشىنى چەكلىدى. ئۇلارنى كىچىكىدىن تارتىپ يالغۇز كومپارتىيەگە ئېتىقاد قىلىدىغان قىلىپ تەربىيەلەش ئارقىلىق ئۆز ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملەش كويىدا بولدى، دېگەن ئىدى. دەرۋەقە، خىتاينىڭ رايوندا بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان دىنىي ئېتىقاد چەكلىمىلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي تەلىم-تەربىيە ئىشلىرىنى تېخىمۇ قىيىنلاشتۇرماقتا. دىننىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي مەۋجۇتلۇقى ۋە ئەركىنلىك كۈرىشىدىكى رولىنى تولۇق تونۇپ يەتكەن بىر تۈركۈم پىداكار دىنىي زىيالىيلار ئىلگىرىكى ۋاقىتلاردا ئۆسمۈر بالىلارنى تەربىيەلەشنى كىچىك كۆلەمدىكى يەر ئاستى دىنىي مەكتەپلەردە داۋاملاشتۇرۇشقا تىرىشقان ئىدى ھالبۇكى ئۇلار ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەڭ رەھىمسىز ۋاسىتىلەر ئارقىلىق باستۇرۇش نىشانىغا ئايلانغان. يېقىندا رادىيومىز ماناس ناھىيەسىدىكى دىنىي مۇئەللىمە خاسىيەت ئەخمەتنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكى توغرىلىق خەۋەر ئىگىلەش داۋامىدا خاسىيەت ئەخمەتنىڭ بالا ئوقۇتقانلىقى ئۈچۈن يەتتە يىللىق، قۇرئان كەرىمنى ساقلىغانلىقى ئۈچۈن يەنە يەتتە يىللىق بولۇپ جەمئىي ئون تۆت يىللىق كېسىلگەنلىكىنى دەلىللىگەن ئىدى. مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بالىلارغا دىنىي ساۋات بەرگۈچى مۇئەللىم ۋە ئاتا ئانىلار لاگېرلارغا ئېلىپ كېتىلگەنلىكى ۋە ئېغىر كېسىۋېتىلگەنلىكى ئىلگىرىمۇ رادىيومىز تەرىپىدىن كۆپ قېتىم پاش قىلىنغانىدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل مېڭە يۇيۇش پروگراممىسىدىن ھەتتا كىچىك بالىلارمۇ قېچىپ قۇتۇلالمىغان. لاگېرغا ئېلىپ كېتىلگەن ئاتا-ئانىلارنىڭ بالىلىرى مەجبۇرىي ھالدا ھۆكۈمەت باشقۇرۇشىدىكى دارىلئېتاملارغا ئاپىرىپ قويۇلغان. بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئۇيغۇر بالىلىرى ئائىلە مۇھىتى، ئاتا-ئانا تەربىيەسى، دىنىي ۋە مىللىي ئۆرپ-ئادەتلىرىدىن مەھرۇم قالدۇرۇلۇپ، روھىي جەھەتتىن ئېغىر كىرىزىسلارغا دۇچ كەلگەن. مۇتەخەسسىسلەر خىتاينىڭ بۇ خىل دۆلەت زوراۋانلىقىنىڭ مەقسىتى ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنى ئۆزىنىڭ دىنىي ئەقىدىسى ۋە مىللىي كىملىكىدىن ئايرىۋېتىپ ئۇلارنى خىتايلاشقان بىر ئەۋلاد قىلىپ چىقىش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە ئۇيغۇر دىيارىدا دىنىي تەلىم تەربىيە ئىشلىرى چەكلەنگەن بىر ۋاقىتتا تۈركىيەدە ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىنىڭ مىللىي دىنىي كىملىكىنى ساقلاپ قېلىش ئۇلارنى توغرا ۋە مۆتىدىل يولغا يېتەكلەش جەھەتلەردە مەرھۇم ئابدۇلھەكىم مەخسۇم ھاجىم مۇھىم روللارنى ئوينىغان زات ئىدى. مەرھۇم ئابدۇلھەكىم مەخسۇمنىڭ ئوغلى ئابدۇسالام تەكلىماكان بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆزىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.
ئۇيغۇر مىللىتى مىڭ يىلدىن ئارتۇق بولغان تارىخىي جەرياندا ئىسلام دىنى بىلەن بىر چەمبەرچاس باغلىنىپ كەتكەن بىر مىللەت. دىننى پەندىن، دىننى دىنىي كىملىك بىلەن مىللىي كىملىك دەپ مىللەتنىڭكى كىملىكىنى نەچچىگە پارچىلاشنىڭكى ھېچقانداق ھاجىتى يوق دەپ قارايمەن. بىر مىللەتنى مىللەت قىلغان نۇرغۇنلىغان ئامىللار بولىدۇ. مىسال، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭكى ئۆرپ-ئادىتىگە سىڭىپ كەتكەن نۇرغۇنلىغان دىنىي ئىبادەتلەر بار. ئۇيغۇر مىللىتىنىڭكى مەۋجۇدىيىتىنىڭ ئاساسىدا ئىسلام دىنى بار. خىتاي ھاكىمىيىتى ۋەتىنىمىزنى ئىشغال قىلغان ۋە ۋەتىنىمىزگە زۇلۇمنى باشلىغاندىن باشلاپ، مۇنەۋۋەر ئالىملىرىمىزغا خىرىسلىرىنى، زۇلۇملىرىنى ھېچقاچان توختاتقىنى يوق. مۇشۇ لاگېر دەۋرى ئىككى مىڭ ئون ئالتىلارنىڭ مابەينىدىمۇ شەرقىي تۈركىستانلىق نۇرغۇنلىغان ئۆلىمالار مۇھەممەد سالىھ داموللاجىمغا ئوخشاش، ئابدۇلئەھەد مەخسۇمغا ئوخشاش نۇرغۇنلىغان ئەھلى ئۆلىمالار خىتاينىڭ قولىدا شېھىت قىلىنىپ، نۇرغۇنلىغان ئۆلىمالار تۈرمىلەرگە ئېتىلدى. ئابدۇسالام تەكلىماكان سۆزىدە يەنە خىتاينىڭ ئۇزۇن تارىختىن بۇيان ھەر قانداق زۇلۇم ۋە بېسىملار ئارقىلىقمۇ ئۇيغۇر خەلقىنى ئۆز دىنىي ئېتىقادىدىن ۋاز كەچۈرەلمىگەنلىكىنى، ئىسلام دىنىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىكىنى تەشكىل قىلغان ئەڭ مۇھىم مەنىۋى تۈۋرۈك ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
تارىختىن بېرى شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىدا مەيلى قان بەرگەن، مەيلى جان بەرگەن، مەيلى بۇ دەۋانىڭكى خىزمىتىدە بەدەل تۆلىگەنلەرنىڭ نۇرغۇنلىرى دىنىي ئۆلىمالار ياكى تالىپلار ياكى دىنىي سەزگۈرلۈكى يۇقىرى ئېتىقادلىق شەرقىي تۈركىستانلىقلار بولغانلىقى ئۈچۈن دىننىڭكى ئىنسانلارنى ھەرىكەتلەندۈرۈش كۈچىنىڭ زور بولغانلىقى ئۈچۈن مۇسۇلمانلارنى زۇلۇمغا قارشى تۇرغۇزىدىغان، زوراۋانلىققا قارشى تۇرغۇزىدىغان، ئىشغالغا قارشى ھەرىكەت قىلدۇرىدىغان كۈچلەرنىڭكى ئەڭ مۇھىملىرىدىن بىرسى دىن بولغانلىقى تۈپەيلى شۇڭا خىتاي ۋەتىنىمىزدە ئۆسمۈرلىرىمىزگە ئىسلامىي تەلىم-تەربىيەنى، دىنىي ئوقۇ-ئوقۇتۇشنى چەكلەپ كەلدى. ئەۋلادتىن ئەۋلادقا بۇ ئۇيغۇرلۇق كىملىكىنى قالدۇرۇپ كېلىۋاتقان نەرسىنىڭكى ئەڭ زور كۈچنىڭ بىرىنىڭ دىن ئىكەنلىكىنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن ئۆسمۈرلەرنىڭكى مۇسۇلمان تەربىيەلىنىپ، خىتايغا كۈنلەرنىڭ بىرىدە قارشى چىقىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، دىندىن تامامەن خالىي بىر ئەۋلادنى تەربىيەلەپ چىقىش ئۈچۈن غەيرەت قىلىپ كەلمەكتە. خىتاي دۆلەت ئىشلىرى كابىنېتىنىڭ ئاخبارات ئىشخانىسى بۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنى ئېلان قىلغان شىنجاڭدىكى كەسپىي ماھارەت تەلىم-تەربىيە خىزمىتى ناملىق قىرىق توققۇز بەتلىك دوكلاتىدا ئۇيغۇر ئېلىدە تەلىم-تەربىيە خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇش ۋەزىيەتنىڭ تەقەززاسى دەپ كۆرسەتكەن. بۇ ئاق تاشلىق كىتابتا يەنە تېررورلۇق ۋە ئەسەبىيلىكنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا ئۇزۇن تارىخقا ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. يىللاردىن بۇيان ئىسلام دىنى ۋە ئىسلام چۈشەنچىلىرى ھەققىدە نۇرغۇنلىغان كىتاب ۋە ماقالىلارنى يېزىپ، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتىگە تەقدىم قىلغان سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى دىنىي ئالىم مۇھەممەد يۈسۈپ ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، دۇنيادا ئىماننىڭ كۈچىگە يېتىدىغان ۋە ئۇنى يېڭىپ چۈشەلەيدىغان ھېچقانداق بىر كۈچ يوقتۇر، دېدى.

ئىنسانلار ئۆزگەرىپ كېتىدىكەن. ئەمدى مۇشۇ بالىلىرىمىزنى مۇشۇنداق ھېلىقى ناھەقچىلىكقا قاراپ تۇرمايدىغان، ئادالەتنى ياقلايدىغان، ھەق ئۈستىدە تۇرىدىغان، ئۆزىنىڭ ھەققىدىن ۋاز كەچمەيدىغان ۋە مۇشۇنداق قورقمايدىغان، ئاللاھقا باغلانغان، ۋەتەنگە باغلانغان بۇ ئەۋلادلار ھەقىقىي راۋرۇس ئىنسان بولۇپ چىقسا، دۇنيانى چۈشىنىدىغان، سىياسەتنى چۈشىنىدىغان، دىنىمىزنى چۈشىنىدىغان، يېتىشىدىغان بولسا، دۇنيانى ئۆزگەرتەلەيدۇ،
مۇھەممەد يۈسۈپ ئەپەندى يەنە ئۇيغۇرلار تارىختا ئەڭ قاتتىق قىرغىنچىلىققا يۈزلەنگەن بۇ قاراڭغۇ دەۋردە ئۈمىد ۋە ئىشەنچ بېغىشلايدىغان كۈچنىڭ شەكسىز ئىسلام ئېتىقادى ئىكەنلىكىنى، ئىسلامدىن ئىبارەت بۇ ئېتىقادقا مەھكەم باغلانغان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ خىتاينىڭ زۇلۇملىرىدىن ئامان قۇتۇلۇپ كېتەلەيدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ۋەتەندىكى ئاي لاگېردىكىلەر ھەممىسى بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىز، قېرىنداشلىرىمىز. ئاشۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى بىر ئاۋازى بولۇش، شۇ ۋەتىنىمىزنىڭ ھەقىقىي ۋارىسلىرى بولۇش ئۈچۈن بىز ئۇ دىنىي، مىللىي ئەنئەنىمىزنى ساقلاپ قېلىشقا قاتتىق تىرىشىش كېرەك ئەمدى. چەت ئەللەردە ئىمكانىيەت بار، ئەمدى بىراز پىداكارلىق تەلەپ قىلىدۇ شۇ. خىتاي دائىرىلىرى تېررورلۇققا

مىڭ يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلار ھاياتىنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىغا سىڭىپ كەتكەن ئىسلامىي كىملىكنىڭ خىتاي تەرىپىدىن يوقىتىلىشىغا ئەسلا ئىشەنمەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
يېقىنقى يىللاردىن بېرى خىتاي ھاكىمىيىتى شۇ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇشقا تىرىشىۋاتىدۇ. بۇنىڭ مۇھىم سەۋەبلىرى بار، ئەلۋەتتە، چۈنكى دىن ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنىڭ ئايرىلماس بىر تەركىبى. مەلۇم بولغاندەك، شۇ ئۇيغۇرلار مىڭ يىلدىن بېرى ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن. بۇ جەرياندا ئىسلام دىنى ئۇيغۇرلارنىڭ روھىيىتىدە، مەنىۋى دۇنياسىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتقان ۋە دىن ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنىڭ ئايرىلماس بىر پارچىسى بولۇپ قالغان. شۇڭا دىن خىتاينىڭ مۇشۇ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئاسسىمىلياستسىيە سىياسىتىنى يۈرگۈزۈشتىكى ئەڭ چوڭ توسالغۇ بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. مىللىي كىملىكنىڭ بىر مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولغان مۇشۇ دىنىي كىملىكنى يوقاتماي تۇرۇپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلە قىلىشى مۇمكىن ئەمەس. شۇڭا خىتاي ھاكىمىيىتى مۇشۇ دىننى خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ سىياسەتلىرىگە ماسلاشتۇرۇش، خىزمەت قىلدۇرۇشقا، تېخىمۇ مۇھىمى ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنىڭ ھولىنى كولاپ يوقىتىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. لېكىن كىشىلەرنىڭ ئېتىقادىنى، زېھنىيىتىنى ئۆزگەرتىش ئۇنچىلىك ئاسان ئەمەس. مەن مۇشۇ خىتاينىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشىغا مەن ئىشەنمەيمەن. پروگراممىنى گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. سەككىزىنچى ماي ئانىلار بايرىمى كۈنىدە ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىدە ئانىلار كۈنى ۋە ئۇيغۇر ئانىلىرىنىڭ بۈگۈنكى ئېغىر ۋەزىيىتى تېمىسىدا يىغىن ئۆتكۈزۈلگەن. ئىگىلىشىمىزچە، يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلغان تۈرك دۇنياسى ئاياللار جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى، ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى مۇئەللا يۈجەل خانىم بىلەن شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىنىڭ باش كاتىپى سەمرا ئۇيغۇر بېدەخ خانىم ئۆز بايانلىرىدا ئۇيغۇر ئانىلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇم ئەھۋالىغا دۇنيانىڭ جىددىي كۆڭۈل بۆلۈشىنى تەكىتلىگەن. تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم مەلۇمات بېرىدۇ.
ئانىلار كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن سەككىزىنچى ماي كۈنى ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىدە ئانىلار كۈنى ۋە ئۇيغۇر ئانىلىرىنىڭ بۈگۈنكى ئېغىر ۋەزىيىتى تېمىسىدا يىغىن ئۆتكۈزۈلدى. يىغىن تۈركىيەنىڭ ئىستىقلال مارشى بىلەن شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىقلال مارشىنى ئوقۇش بىلەن باشلانغان. يىغىننىڭ ئېچىلىش نۇتقىنى تۈرك دۇنياسى ئاياللار جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى، ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى مۇئەللا يۈجەل خانىم بىلەن شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ باش كاتىپى سەمرا ئۇيغۇر بىداھ خانىم سۆزلىدى. يىغىنغا ئىستانبۇلدا تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇر ئاياللىرىدىن سىرت، قىرغىزىستاندىن قۇندۇز مامبەتوۋا خانىم، قازاقىستاندىن شاۋلە يولجۇ خانىم، ئۆزبېكىستاندىن گۈلشات ئىبراھىموۋا خانىم ۋە ئەزەربەيجاندىن لالەندار نورۇزوۋا خانىم قاتارلىقلار قاتناشقان ۋە سۆز قىلغان، يىغىن توغرىسىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان سەمرا ئۇيغۇر بىداھ خانىم پائالىيەت ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
ھەم ئاننەلەر گۈنۈنە دەنك گەتىرمەك ئىستەدىك ھەمدە دوغۇ تۈركىستاندا ئاننە ئولماق ناسىل بىر دۇيغۇدۇر. بىز ئانىلار كۈنىدە شەرقىي تۈركىستاندا ئانا بولۇش قانداق بىر تۇيغۇ؟ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئانىلارنىڭ بېشىغا نېمىلەر كېلىۋاتىدۇ؟ ئۇلارنىڭ قىيىنچىلىقى نېمە؟ ئۇيغۇر ئانىلىرىنىڭ بۇرۇنقى ئەھۋالى قانداق ئىدى؟ ھازىر قانداق؟ بۇ مەسىلىلەرگە قانداق چارە تاپالايمىز؟ بۇ مەسىلىلەرگە قانداق چارە تاپالايمىز؟ بىز خانىم قىزلار ئۇلار ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلالايمىز؟ بۇلارنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بۇ ھەقتە مۇزاكىرە ئېلىپ باردۇق. شەرقىي تۈركىستانلىق ئۇيغۇر ئانا فاتما باھادىر خانىم ئۇيغۇر خانىم قىزلىرىنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى ۋە ئۆزىنىڭ بېشىغا كەلگەنلەر توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. سەمرا ئۇيغۇر خانىم شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسى ۋە باشقا ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ ھەر خىل پائالىيەتلەر بىلەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلىتىۋاتقانلىقىنى، بۇلارنىڭ مەلۇم دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى بايان قىلىپ،

ئۆز ئېغىزىدىن ئاڭلىدى. بۇ ئاياللار ئۆلكىلىرىگە قايتقاندىن كېيىن شەرقىي تۈركىستاندىكى خانىم قىزلارنىڭ بېشىغا كەلگەن ۋەھشىيلىكلەرنى خەلقىگە ئاڭلاتماقچى بولدى. بۇندىن كېيىن تۈرك دۇنياسىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قانداق ئاڭلىتىش ھەققىدە

ئۇيغۇر ئېلىگە بارغاندا خىتاينىڭ تۇتۇپ مۇددەتسىز كېسىۋەتكەنلىكىنى، ئىككى بالىسىنى دادىسىز چوڭ قىلغانلىقىنى، يولدىشىنىڭ ھازىر ھاياتتىمۇ ياكى ۋاپات بولدىمۇ ئۇنىمۇ بىلمەيدىغانلىقىنى ئاڭلاتقانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
بېشىمدىن ئۆتكەن كۈنلە شۇ تۈركىيەگە توقسان ئالتىنىڭ ئاخىرسى، توقسان يەتتىنىڭ بېشى تۈركىيەگە كەلدۇك. ئىككى بالا بىلەن قازاقىستان بىلەن كەلدىم مەن. مەن كېلىپ شۇ ئۈچ يىل بىللە ئولتۇپتىمىز. ئۇندىن كېيىن شۇ پاكىستاندىن بى دارى بى نەرسە ئەكەتمە دېگەندەي پاكىستانغا كەتتى ھاجىم. ئايەدىن شۇ ئانام بىلەن كۆرشىتمە دەپ ئۈرۈمچىگە كىرىپ قاپتۇ ئاشەدە تۇتۇۋالغانچە ھالا شۇ بۈگەنكى كۈنگە قەدەر شۇ باللىرىم بىلەن تۈركىيەدە يالغۇز ياشاۋاتىدمە مەن. شۇ گەپلنى سۆزلىدىم ئەمدى ئازراق يەدە.
ھە شۇ يولدىشىمنى تۇتۇۋالغىلى ھازىر يىگىرمە ئىككى يىل بولاپتۇ مۇددەتسىزلىك كېسىۋاتىپتىكەن. بىز كۆرىشەلمەكلىك شۇ بىز مەيەدە بولغاندىكىن پەقەت بىز كۆرەشمەكلىك ئەمدى ھازىرقى كۈنلەردە ئەمدى ھاياتمۇ يا تۈگەپ كەتتىمۇ ئۇنىمۇ بىلمەيمىز ئۇ بىزنىڭ تۇغقانلار شۇ ئىككى مىڭ ئون بەشتە مېنى ھەممە نېمىدىن سىلاپ چىقىرىۋېتىپ بولغان مەملىكەتتە ھېچقايسى كۆرەشمىگەن مەن بىلەن ئۇنىڭدىن كېيىن شۇ ئىككى مىڭ ئون بەشكىچە ئاز تولا تۇغقانلار بىلەن كۆرۈشەپ نېمە قىلساق شۇ بىر خەۋىرىنى بالىلىرىنىڭ دادىسىنىڭ خەۋىرىنى ئاز تولا ئۇققىلى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇلار بىلەن بىز ئالاقە قىلىشالمىغاندىكىن ھازىرقى كۈندە ئەمدى بارمۇ يا تۈگەپ كەتتىمۇ بىلمەيمىز شۇ. فاتما بادىر خانىم يىغىندىن ئالغان تەسىراتى توغرىسىدا توختىلىپ، ئۇيغۇر ئانىلىرىنىڭ بالىلىرىغا ئانا تىلىنى، ئۆرپ-ئادەتلىرىنى ئۆگىتىپ، ئۆز مەۋجۇدىيىتىنى قوغداپ قېلىشقا ئەھمىيەت بېرىشى كېرەكلىكىنى، ئەگەر مىللىي كىملىكىنى قوغداپ قالغاندىلا، ئۇيغۇرلارنىڭ چوقۇم مۇستەقىللىقىغا ئېرىشەلەيدىغانلىقىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى. ئەمما مېنىڭ ئالغان تەسىراتىم، بىز يەنى دوغۇ تۈركىستانلىق ئانىلار تېخىمۇ كۈچلۈك بولاپ، بۇ يۈكلەردىن قانداق قىلساق قۇتۇلىمىز دېگەن ھېسسىياتلا كەلدى كاللامغا. ئىنشائاللا بىز ئانىلار تېخىمۇ كۈچلۈك بولاپ، شۇ بالىلىرىمىزغا ئۆزىمىزنىڭ ئۆرپ-ئادەتلىرىنى، ئانا تىللىرىمىزنى ئۆگىتىپ، مىللىي ئۆزىمىزنىڭكى شۇ بالىلىرىمىزغا قالدۇرۇشنى شۇ ھېسسىياتقا كەلدىم.
ئانىلار كۈنى ئانىلارنى خاتىرىلەش ۋە ئانىلارغا بولغان ھۆرمەتنى ئىپادىلەش ئۈچۈن دۇنيانىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەردە ئوخشىمايدىغان كۈنلەردە ئۆتكۈزۈلگەن بىر كۈندۇر. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
گېرمانىيەدىكى مېركاتو خىتاي تەتقىقات ئىنستىتۇتى يېقىندا دوكلات ئېلان قىلىپ، ياۋروپا دۆلەتلىرىنى ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى سالغان مەبلەغلەرگە باغلىنىپ قالماسلىققا، بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى قۇرغان قەرز تۇزىقىدىن ئاگاھ بولۇشقا چاقىرغان. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەر ئانالىزىدا بولسۇن. مەركىزى بېرلىندا بولغان مېركاتو خىتاي تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ دوكلاتىدا بايان قىلىنىشىچە، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئاخىرقى ئون يىلدا ياۋروپا دۆلەتلىرىگە سالغان ئومۇمىي مەبلىغىنىڭ مىقدارى ئىككى يۈز مىليارد ياۋروغا قەدەر يەتكەن بولۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلىدىن باشلاپ مەبلەغ سېلىشتىن چېكىنىشكە باشلىغان.

ئون ئۈچ مىليارد ياۋرو مەبلەغ سالغان. خىتاينىڭ باشقا ياۋروپا دۆلەتلىرىگە سالغان مەبلەغلىرىنىڭ مىقدارى ئون مىليارد ياۋرودىن تۆۋەن بولغان. بۇ مەبلەغلەرنىڭ كۆپىنچىسى ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ ئاساسىي ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشلىرىغا ۋە يۇقىرى تېخنولوگىيە ساھەلىرىگە سېلىنغان. بىراق، ياۋروپا دۆلەتلىرى خىتاينىڭ ئىقتىسادىي كۈچىگە تايىنىپ تۇرۇپ، غەربنىڭ قىممەت قارىشىغا تەھدىت سېلىشقا ۋە ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ھاكىمىيەتلىرىنىڭ سىياسىتىگە تەسىر كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشقا باشلىغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان، ياۋروپا ئىتتىپاقى جىددىي سىلكىنىپ، خىتاي مەبلىغىدىن ئاگاھ بولۇش، خىتاي مەبلىغىگە چەكلىمە قويۇش، خىتاي دۆلىتىنى ئارقا تىرەك قىلغان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ خالىغانچە مەبلەغ سېلىشىغا يول قويماسلىقتەك بىر يۈرۈش بەلگىلىمىلەرنى ئېلان قىلىپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلغا كەلگەندە خىتاينى ياۋروپاغا مەبلەغ سېلىشتىن چېكىندۈرگەن. ياۋروپا ئىتتىپاقى يەنە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى دەسمى قىلىپ تۇرۇپ، خىتايغا مەبلەغ سېلىش ساھەسىدە ئەۋزەل شارائىت ھازىرلاپ بېرىدىغان ياۋروپا خىتاي مەبلەغ سېلىش كېلىشىمىنى توڭلىتىپ قويغان. فرانكفورت مەجمۇئەسى گېزىتى تۆتىنچى ماي ئېلان قىلغان خىتاينىڭ ھەقىقىي ئەپتى بەشىرىسى ناملىق ماقالىدا بايان قىلىنىشىچە، خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ يېقىندا ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئەمدى ئاساسىي نىشان ئەمەس، دېگەن ۋە خىتاينى ماۋزېدۇڭ زامانىدىكىدەك بېكىنمە دۆلەتكە ئايلاندۇرۇشنىڭ قەدەملىرىنى بېسىشقا باشلىغان. شاڭخەي ۋە بېيجىڭدىكى ۋىرۇسقا قارشى قاماللار ئەمەلىيەتتە ئەللىكىنچى يىللاردىكىدەك ئىقتىسادنى دۆلەت باشقۇرۇش دەۋرىگە چېكىنىشنىڭ ئالامەتلىرى ئىكەن. ئەمما خىتاينىڭ ئىقتىسادىي كۈچىگە تايىنىپ تۇرۇپ ياۋروپا دۆلەتلىرىنى پارچىلاش، ئاجىز دۆلەتلەرنى ئۆزىگە بېقىندۇرۇش ۋە قەرزگە بوغۇپ قويۇپ بويسۇندۇرۇش سىياسىتى داۋام قىلماقتا ئىكەن. مۇتەخەسسىسلەر بۇنى خىتاينىڭ قەرز تۇزىقى دەپ ئاتايدىكەن. بەزى ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى ئىشچىلارنىڭ ھالى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان كۈلپەتلەرنى ئەسلىتىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە ياۋروپادا خىتاي مەبلىغىنى چەكلەپلا قالماي، خىتاي ۋە روسىيەگە بولغان بېقىنىپ قېلىشتىن قۇتۇلۇشنىڭ يۇقىرى دولقۇنى كۆتۈرۈلمەكتىكەن. گېرمانىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ياۋروپا دۆلەتلىرى نۆۋەتتە خىتاينىڭكى ياۋروپا ئەللىرىگە مەبلەغ سېلىشنى چەكلەپلا قالماي، بەلكى خىتايغا سالغان مەبلەغلىرىنىمۇ چېكىندۈرۈپ چىقىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتىدۇ. بولۇپمۇ روسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى باشلانغاندىن كېيىن ۋە خىتاي تەرەپ روسىيەنىڭكى ئۇكرائىناغا قىلغان تاجاۋۇزچىلىقىغا، سۈكۈت قىلىش يولىنى تاللىغاندىن كېيىن، غەرب ئەللىرى ھېچقانداق بىر مۇستەبىت دۆلەتكە ئىشەنگىلى بولمايدىغانلىقىنى تېخىمۇ ياخشى تونۇپ يەتتى. بۈگۈن پۈتۈن ياۋروپا مىقياسىدا خىتاي ۋە روسىيەگە بېقىنىپ قېلىشتىن قۇتۇلۇشنىڭكى يۇقىرى دولقۇنى كۆتۈرۈلۈۋاتىدۇ.
بي بي سى بەشىنچى ماي ئېلان قىلغان خىتايغا قەرزگە بوغۇلۇپ قالغان ياۋروپا دۆلەتلىرى قەرزنىڭ بەدىلىنى قانداق ئۆتەيدۇ؟ ناملىق ماقالە خىتاي بىلەن ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت ئورناتقان ۋە ئورناتماقچى بولغان ياۋروپا دۆلەتلىرىنى گرېتسىيە، خورۋاتىيە، سېربىيە ۋە مونتېنېگرو قاتارلىق خىتاي مەبلەغ سالغان دۆلەتلەردە يۈز بەرگەن پاجىئەلەردىن ئاگاھلاندۇرغان. ماقالىدە مۇنداق دېيىلىدۇ، مەيلى ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولغان گرېتسىيە ۋە خورۋاتىيە بولسۇن ياكى ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى سېربىيە ۋە مونتېنېگروغا ئوخشاش دۆلەتلەر بولسۇن، ياۋروپا دۆلەتلىرى خىتاي بىلەن كېلىشىملەر تۈزگەندە يۇقىرىقى دۆلەتلەردە يۈز بەرگەن ۋەقەلەرنى ئەستە چىڭ تۇتۇشى، كېلىشىمنىڭ پايدىلىق ۋە زىيانلىق سالمىقىنى ياخشى ئۆلچىشى لازىم. شى جىن پىڭنىڭ ئەڭ ياخشى دوستى پۇتىن ئىدى. لېكىن پۇتىن ياۋروپانى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن بۇيانقى ئەڭ ئېغىر بىخەتەرلىك كىرىزىسىغا پاتۇرۇپ قويدى. بۇ رېئاللىق كەلگۈسىدىكى بارلىق قارارلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىغا دائىر تەپەككۇر دېتاللىرىغا سايە تاشلايدۇ. ماقالىدا ئالدى بىلەن گرېتسىيە پايتەختى ئافىناغا يېقىن بولغان پىرايوس پورتىنىڭ ياۋروپادىكى ئەڭ چوڭ پورتلارنىڭ بىرىگە ئايلىنىش ئالدىدا تۇرۇۋاتقانلىقى، بىراق بۇ پورتقا سېلىنغان مەبلەغنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسمىنىڭ خىتاينىڭ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى جوڭيەن گۇرۇھى شىركىتىگە تەۋە ئىكەنلىكى، ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلى يۈز بەرگەن ئىقتىسادىي كىرىزىس سەۋەبلىك گرېتسىيەنىڭ بۇ پورتنى خىتايغا سېتىپ بەرگەنلىكى، پورتنىڭ ئاساسىي ھوقۇقلىرىنىڭ خىتاينىڭ قولىغا ئۆتۈپ كەتكەنلىكى ئەسكەرتىلگەن. ئاندىن بۇ پورتقا ھەر كۈنى كىرىۋاتقان يۈزلەرچە پاراخوتلاردىكى ماللارنىڭ خىتايدا ياسىلىپ كېلىپ ياۋروپاغا تارتىلىۋاتقانلىقى، مەزكۇر پورتنىڭ گرېتسىيە دۆلىتىنى قەرزگە بوغۇپلا قالماي، يەرلىك خەلققە ئاپەت ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقى، يەرلىك ئاھالىنىڭ خىتايلاردىن قۇتۇلۇشنى تەلەپ قىلىۋاتقانلىقى ھەمدە يۈز بەرگەن مۇھىت بۇلغىنىشى بايان قىلىنغان. ماقالىدە يەنە خىتاينىڭ سېربىيەدىكى تەسىرى مىسالغا ئېلىنغان. بۇ ئابزاس سېربىيەنىڭ تاغ ئۈستىگە جايلاشقان بور شەھىرىگە قارىسىڭىز، ئۆزىڭىزنى خىتاينىڭ بىر ئۆلكىسىگە كېلىپ قالغاندەك ھېس قىلىسىز. ئىشچىلار خىتاي تىلىدا سۆزلىشىدۇ، خىتاينىڭ قىزىل بايراقلىرى لەپىلدەپ تۇرىدۇ. ئىشخانىلار بۇتخانىغا ئوخشايدۇ دېگەن جۈملە بىلەن باشلانغان بولۇپ، بۇ يەردىكى مىس كانىدا تۆت يۈزدىن ئارتۇق ۋيېتناملىقنىڭ خىتايلارغا قۇل ئىشچى بولۇپ ئىشلەۋاتقانلىرى، ئۇلارنىڭ ئېچىنىشلىق ھالىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان كۈلپەتلەرنى ئەسلىتىدىغانلىقى بايان قىلىنغان. بۇ يەردە يۈز بەرگەن ئېغىر دەرىجىدىكى مۇھىت بۇلغىنىشى، مىس رۇدىلىرىنى قالايمىقان قېزىش سەۋەبلىك داتلىشىپ كەتكەن تاغ ۋە سۇلار پاكىتلىرى بىلەن كۆرسىتىلگەن. يەرلىك ئاھالىنىڭ بۇ خىتاي مەبلىغىدىن ھېچ نەپكە ئېرىشەلمىگەنلىكى ئەسكەرتىلگەن. ماقالىدا خىتاي مەبلىغىگە ھەم خىتاي ئىشچىلارنىڭ كۈچىگە تايىنىپ قۇرۇلغان خورۋاتىيەدىكى پېلجىسكى كۆۋرۈكى ۋە مونتېنېگرودىكى تېز سۈرئەتلىك تاشيولمۇ مىسالغا ئېلىنغان بولۇپ، دۇنيادا ئەڭ قىممەتكە توختىغان بۇ كۆۋرۈك ۋە تاشيول سەۋەبلىك بۇ ئىككى دۆلەت خىتايغا يۇقىرى ئۆسۈملۈك قەرزگە بوغۇلغان. قەرزنى قايتۇرالمىسا، خىتاي ئۇلاردىن باشقا ھەقلەرنى تەلەپ قىلىدىكەن. مەسىلەن، دېڭىز پورتلىرىنى، تەبىئىي بايلىق كانلىرىنى ياكى بەلگىلىك كۆلەمدىكى زېمىننى سېتىپ بېرىش دېگەندەك. خىتاي مانا مۇشۇنداق ئۇسۇللاردا قەرز تۇزىقى قۇرۇپ، ياۋروپا دۆلەتلىرىنى ھېلىھەم ئۆزلىرىگە بېقىندۇرۇشقا ئۇرۇنماقتىكەن. ئەمما، ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەتنىڭ بىلدۈرۈشىچە، غەرب دۆلەتلىرىدە بۇندىن كېيىن خىتاينىڭ قەرز تۇزىقىنىڭ بازار تېپىش ئېھتىمالى يۇقىرى ئەمەسكەن.

خىتايغا مەبلەغ سېلىشنىڭمۇ كېلەچىكى يوق خىتايدىن ئاغان مەبلەغنىڭمۇ تۆلەشكە تېگىشلىك زور بەدىلى بولىدۇ ئۇنىڭ ئىقتىسادىي مەنپەئەتىدىن كېيىن كەلتۈرۈپ چىقىدىغان زىيانلىرى يامان ئېغىر دەپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئىقتىسادىي مەبلەغ سېلىش ئارقىلىق يۇمشاق ۋاسىتىلەر بىلەن غەرب ئەللىرىنىڭكى ھاكىمىيەت بېشىغىچىلىك سىڭىپ كىرىپ كېلەچەكتە غەرب ئەللىرىنىڭ بۇ سېستېمىسىنى ئۆزگەرتىشتىن ئىبارەت بۇ قىلمىشىنى غەرب ئەللىرى بارغانچە چوڭقۇر تونۇپ يېتىۋاتىدۇ ۋە بۇنىڭدىن كېيىن خىتاينىڭكى دىكتاتور مۇستەبىت تۈزۈمىگە قارشى غەرب ئەللىرى بىرلىكسەپ بولۇپ ئۆزىنىڭ دېموكراتىك قىممەت قاراشلىرىنى قوغداشنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ ۋە بۇ گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

تۇرپان ئۇيغۇرلىرىنىڭ يەر ئاستى سۇ مەنبەسىدىن پايدىلىنىپ، ئىچىملىك ۋە تېرىلغۇ مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ كەلگەن نەچچە مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگە تۇرپان كارىزلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ دۇنيا مەدەنىيەت تارىخىدىكى ئەڭ مۇھىم كەشپىياتلىرىدىن بىرى دەپ تەرىپلىنىپ كېلىنگەن ئىدى. ئەمما يېقىنقى يىللاردا تۇرپان كارىزلىرىنىڭ قۇرۇشى بارغانچە ئېغىرلاشقان. بۇ ئەھۋالغا قارىتا سەككىزىنچى ماي يەكشەنبە كۈنى تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ئۇيۇشتۇرغان ئۇيغۇر مۆجىزىسى كارىز دېگەن تېمىدا تور سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. سۆھبەتتە دوكلات بەرگەن قازاقىستانلىق ئۇيغۇر گېئولوگ پروفېسسور ئابدۇللام سامساقوف دۇنيا مەدەنىيەت تارىخىدىكى مۇھىم كەشپىيات تۇرپان ئۇيغۇر كارىزلىرىنى ساقلاپ قېلىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن. تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلان مەلۇمات بېرىدۇ.
دۇنيانىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدا ئىنسانلارنى ھەيران قالدۇرىدىغان تارىخىي يادىكارلىقلار مەۋجۇتتۇر. بۇلاردىن بىرى ئىككى مىڭ يىللار ئىلگىرى تۇرپاندا ياسىلىشقا باشلىغان دەپ قارىلىپ كەلگەن كارىز قانىلى بولۇپ، بۇ سۇ قاناللىرى بۈگۈنكى كۈندە دۇنيادىكى قۇرۇلۇش مۆجىزىسى دەپ تەسۋىرلەنمەكتە. تۇرپان كارىز قانىلى تۇرپان رايونىدا ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن ياسالغان تارىخىي يەر ئاستى سۇ سىستېمى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ دۇنيا مەدەنىيەت تارىخىدىكى ئەڭ مۇھىم كەشپىياتلاردىن بىرى سۈپىتىدە كۆرسىتىلمەكتە، شۇنىڭدەك ئالىملار ئۇنى سۇ قۇرۇلۇشىنىڭ ئىنژېنېرلىق مۆجىزىسى دەپ تەسۋىرلىمەكتە. سەككىزىنچى ماي يەكشەنبە كۈنى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇر مۆجىزىسى كارىز دېگەن تېمىدا تور سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ تور سۆھبەت يىغىنىغا تەكلىپ بىلەن قاتناشقان قازاقىستانلىق ئۇيغۇر گېئولوگ پروفېسسور ئابدۇللا سامساقوف ئۆزىنىڭ تۇرپان كارىز قۇدۇقلىرى توغرىسىدىكى ئىزدىنىشلىرى توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. ئۇ سۆزىدە تۇرپاندا ئىلگىرى بىر مىڭ يەتتە يۈز كارىز بارلىقىنىڭ بېكىتىلگەنلىكى، ئەمدى بولسا ئۇنىڭ ئازلاپ كەتكەنلىكىنى تەكىتلىدى. گېئولوگىيە ئىلمى پىروفېسسورى ئابدۇسالام سامساقوف سۆزىدە، رۇس ۋە خىتاي مەنبەلىرىدە تۇرپان ۋە قۇمۇلدىكى كارىزلارنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ، يىگىرمە مىڭ كىلومېتىر كېلىدىغانلىقىنى بىراق بەزى مەنبەلەرنىڭ تۇرپان كارىزلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى بەش يۈز كىلومېتىر دەپ يازغانلىقىنى بىلدۈردى تۇرپاندىكى كارىزلارنىڭمۇ جەمئىي بىر مىڭ يەتتە يۈز كارىز بار تۇرپان ۋە قۇمۇل ئويمانلىقىدىكى كارىزنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى يىگىرمە مىڭ كىلومېتىر بۇنى مەن قايتا قايتىلاپ دېگىنىمدە سەۋەبچى بار كېيىن چىققان كىتابلاردا بەش يۈز ئەللىك كىلومېتىر دەپ بېرىۋاتىدۇ ئۇ بىر تارىخچىلارنىڭ مۇتەخەسسىسلەرنىڭ يازغان كىتابى ئەمەس مۇنى مېنىڭ دەۋاتقىنىم ئالايىتەن شۇ ۋاقتىدىكى خىتاي مۇتەخەسسىسلىرى شىنجاڭغا كەپ شىنجاڭ دەيدىغۇ ئەمدى ئەشەككە كەپ تەكشىرەپ قانچە كارىز بار ئۇلارنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى يىگىرمە مىڭ كىلومېتر دەپ شۇلارنىڭ ھەممىسىنى يېزىپ كەتكەن شۇ ئاساستا مۇشۇ ئازىيەنىڭ گىدروگېئولوگىيەسى دېگەن

ئەشەدە كۆرۈۋالغىلى.
پروفېسسور ئابدۇسالام سامساقوف كارىزنىڭ قۇرۇلۇشىغا باشلىغان ۋاقتى ھەققىدە ھەر خىل قاراشلار بولسىمۇ، ھەر بىر كارىزنىڭ قېزىلىشى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىت، ئۇنىدىن چىقىدىغان توپىلار چوڭقۇرلۇقى قاتارلىقلارنى ماتېماتىكىلىق ھېسابلاپ، ئىنچىكە تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ كارىزنىڭ تەخمىنەن ئالتە مىڭ يىللىق تارىخى بارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بىزنىڭ ماتېماتىكىلىق ھېساب بويىچە يىگىرمە مىڭ كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى كارىزنى قېزىش ئۈچۈن ئۇنىڭ دېئامېتىرى بىر مېتىر دەپ ھېسابلىسىڭىز، بىر مېتىرمۇ ئەندى كۆپلۈك بولىدۇ. ئېگىزلىكىنى بىر يارىم مېتىر دەپ ھېسابلىسىڭىز، مەن ئەندى ئۆزىمىزنىڭ گېئولوگىيەلىق نورماتىپ بىلەن ھېسابلاپ چىقتىم ھەممىسىنى. بىر يىگىرمە مىليون مېتىر كارىزنى قېزىش ئۈچۈن ئالتە مىڭ يىل كېتىدۇ. ئالتە مىڭ يىل. ئالتە يەردە تەقەمدە تۇرۇپ، سوتكىسىغا يىگىرمە سائەتتىن ئىشلىسە، بىر يىلدا ئون ئاي ئىشلىسە، ئالتە مىڭ يىل كېتىدۇ. ئەلۋەتتە، كارىزنى ئالتە كارىز، ئالتە برىگادا تەقەمدە تۇرۇپ ئون ئاي ئىشلەش مۇمكىن ئەمەس. ئىشلىمىگەن. سوقۇش بولغان يىللىرى ئون نەچچە يىللاپ توختاپ قالغان بىر برىگادا ئىشلىدىمۇ ئىككى برىگادا ئىشلىدىمۇ مېنىڭ ھېسابىمچە ئالتە برىگادا قىلسام ئالتە مىڭ جىلغا توغرا بۇ ئەمدى كارىزنىڭ تارىخى ناھايىتى ئۇزاققا كېتىۋاتىدۇ بۇ ئۆزىمىزنىڭ مۇتەخەسسىسلىكى بويىچە كۆپلىگەن مەنبەلەرنى پايدىلىنىپ ھېساب قىلغاندا ئالتە مىڭ جىلغا كېتىدۇ ئابدۇسالام سامساقوف ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە تۇرپان كارىزلىرىنى پەقەت ئەينى ۋاقىتتىكى دېھقانلار ياسىغان دېگەن قاراشقا قوشۇلمايدىغانلىقىنى بەلكى ئۇنىڭ شۇ دەۋرنىڭ كارىز ئىنژېنېرلىرى تەرىپىدىن ياسالغان دەپ قارايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. كارىزنى دېھقانلار ساغان دېگەنگە مەن ھەممىسىگە مۇشۇ ئىسپاتلارنى كەلتۈرۈپ، كارىزنى ئاددىي دېھقانلار ساغان ئەمەس، ئاددىي ئۇستىلار ساغان ئەمەس، كارىزنى ئۆز زامانىسىنىڭ ئېڭ ئالىي ئىنژېنېرلىرى ساغان دەپ مەن شۇنى ئىسپاتلاپ كېلىۋاتىمەن.
ئۇ بۇنىڭغا تېخنىكىلىق سان سىفىر ۋە بىر قۇدۇقنىڭ سۈيىنى يەنە بىر قۇدۇقنىڭ تارتىپ كەتمەيدىغان ھەم تەسىر كۆرسەتمەيدىغان ئالاھىدىلىكلەر بىلەن ياسالغانلىقىدىن ئىبارەت ئەمەلىي مىساللارنى كۆرسەتتى. ساباھ گېزىتىنىڭ ئونىنچى فېۋرال كۈنىدىكى ئىككى مىڭ ئىككى يۈز يىل ئىلگىرى ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن ياسالغان كارىز قانىلى دېگەن تېمىدىكى سۈرەتلىك ماقالىسىدا تۇرپان كارىز قۇدۇقلىرى توغرىسىدا مۇنداق دېيىلگەن، تىلدا سۆزلەشكە ئاسان، ئەمما ئىككى مىڭ ئىككى يۈز يىل ئىلگىرى ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن ياسالغان بۇ ئىنژېنېرلىق مۆجىزىسىنىڭ ياسىلىشى بۈگۈنكى كۈندىكى ئىنژېنېرلارنىمۇ ھەيران قالدۇرماقتا. تەڭرىتاغدىن چۈشۈپ يىغىلغان سۇلار كارىز قاناللىرى ئارقىلىق ئاتمىش كىلومېتىرلىق چۆللۈكتىن ئۆتۈپ، تۇرپاندىكى ئولتۇراق رايونلارغا ئېقىپ بارىدۇ. بۈگۈنكى كۈندىمۇ تۇرپاننىڭ سۇ ئېھتىياجىنىڭ. يۈزدە ئوتتۇز پىرسەنت ئېھتىياجىنى يەنىلا يەر ئاستى كارىز قۇدۇقلىرى تەمىنلەيدۇ پىروفېسسور ئابدۇسالام سامساق ئەپەندى تۇرپان كارىزلىرىنىڭ سانى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى. ئەمدى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش تۆتىنچى يىلدىكى ھېساباتقا قارىغاندا كارىزشۇناس گىدروگېئولوگ دەيمىز سۇ بىلەن شۇغۇللىنىدىغان مۇتەخەسسىسلەر خىتايلارنىڭ بەرگەن بايىقى ئېتى ئاتالغان تۇرپان ئويمانلىقىدا بىر مىڭ يەتتە يۈز كارىزنى تىزىمغا ئالغان بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش تۆتىنچى يىلى رەسمىي تېخنىكىلىق مەنبەدە بىر مىڭ يەتتە يۈز كارىز بولغان ئەمدى ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىلدا يەنە شۇ مۇتەخەسسىسلەر تۆت يۈز كارىز قالدى deb o'ttiz yilda to'rt yuz qarz qolgan demak shu e, o'ttiz yil ichida bir ming uch yuz qarz qurib yoki o'rilib ketgan

شۇ يۇنېسكوغا كارىزلارنىمۇ كىرگۈزسە قالغان ساقلىنىپ قالغان يۈز كارىز قالدىمۇ ھازىر ئىككى يۈز كارىز قالدىمۇ شۇلارنى بولسىمۇ ساقلاپ قالسا دېگەن ئۈمىدىم بار يىغىن رىياسەتچىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم تۇرپان كارىزلىرىنىڭ يوقىلىپ كېتىۋاتقانلىقىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى ھەقىقەتەن شۇ قاتتىقراق تەدبىر قوللىنىپ بۇ كارىزلارنى قوغداپ قېلىش كېرەك. ئەگەر ئۇنداق بولمىسا يىگىرمە بەش يىللاردىن كېيىن يەنە يىگىرمە بەش يىلدىن كېيىن كارىزلار تۈگەپ كېتىشى مۇمكىن دېگەندەك كۆز قاراشلارمۇ باركى. ھەقىقەتەن ئادەمنى بىئارام قىلىدىغان بىر خەۋەر. نەچچە مىڭ يىللىق ئۇ يەردە ياشاپ كېلىۋاتقان ئۇ خەلقىمىزنىڭ جۇغلىغان بىلىمىنى، تەبىئەت بىلەن بولغان، شۇ رايون بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىك ئۇ بىلىمىنى يوققا چىقىرىپ ياكى كۆزگە ئىلماي ئۇ يەردە خالىغاننى قىلىش، زورلۇق زومبۇلۇق ھەممە تەرەپتە بارغۇ. شۇ سەۋەبتىن ھەمدە بۇ كارىزلارنىڭكى ئۆمرى قىسقىراپ كېتىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. خەلقئارادىن بەلكىم يۇنېسكوغا ئەگەر تىزىمغا ئېلىنسا، خەلقئارادىن بىر بېسىم بولسا ئۇ يەردە قوغداپ قېلىش بولۇشى مۇمكىن. پروفېسسور ئابدۇسالام سامساقوف ئەپەندى تۇرپان كارىزلىرىنىڭ قۇرۇپ كېتىشىنىڭ سەۋەبلىرى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى. كۆپ كۆچكۈنلەر شەرقتىن كەلگەن كۆچكۈنلەر كېلىۋېرىپ جايلىشىۋەرگەندىن كېيىن ئۇلارغا سۇنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. كارىزنىڭ سۈيى يەتمەيدۇ ئىچىملىككە. شۇنىڭ ئۈچۈن چوڭقۇر قۇدۇقلارنى قازغان، يۈز مېتىر، يۈز ئەللىك مېتىر. ئۇنى ناسوس بىلەن تارتقاندىن كېيىن كارىزلار قۇرۇشقا باشلىدى جىق كارىزلار قۇرۇشۇپ ئۆرۈلۈشكە باشلىدى ئىككىنچى تۇرپان ئويمانلىقىدىن جىق نېفىت تېپىلىپ نېفىت سىكۋاژنىلىرى قېزىلدى بۇ نېفىت سىكۋاژنىنى قېزىش جەرياندىمۇ سۇ كېرەك سۇ ئىشلىتىلىدۇ ئۇنىڭ قېشىدا يەنە سىكۋاژنىلار چوڭقۇر قۇدۇقلار قېزىلىپ سۇنى چىقارغاندىن كېيىن ئۇ سۇنىڭ يۈزى تۆۋەنلەپ تۆۋەنلەپ كارىزلار قۇرۇشقا باشلىدى قۇرۇشۇپ ئۆرۈشكە باشلاندى شۇنىڭ ئۈچۈن بىر مىڭ يەتتە يۈز كارىزدىن مۇشۇ ئاخىرقى يىللاردا ھازىر بىر ئىككى يۈز كارىز قالدىمۇ قالمىدىمۇ ھەممىسى ئۆرۈلۈپ تۈگەشكە باشلىدى بۇ تارىخىي مۆجىزە تارىخىي بىر ئىلىم پەننىڭ يىغىندىسى شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنى بىز ئەلۋەتتە ساقلاپ قېلىشىمىز كېرەك قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شەھىرىدە ياشايدىغان تونۇلغان گېئولوگ پروفېسسور ئابدۇسالام سامساقوف كۆپ يىللار گېئولوگىيە ساھەسىدە، بولۇپمۇ سۇ گېئولوگىيەسى ساھەسىدە ئىشلىگەن ۋە تەتقىقاتلار ئېلىپ بېرىپ، كۆپلىگەن ئىلمىي ئەسەرلەرنى ئېلان قىلغان ۋە كارىز تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىپ، تۇرپان، قۇمۇل قاتارلىق جايلاردىمۇ ئىلمىي تەكشۈرۈشلەردە بولغانىدى.